ບັນດາແຟນໆ ສຽງເພງຈາກແດນໄກຂອງ VOA ທີ່ຮັກແພງ ມື້ນີ້ວັນນະສອນໄດ້ຈັດຫາເພງລາວໃໝ່ໆມາກ່ອມອາລົມທ່ານ ຈະແມ່ນເພງໃດແດ່ນັ້ນ ກະລຸນາເຂົ້າສູ່ລາຍການຂອງເຮົາໄດ້ນະບັດນີ້ ສະບາຍດີ ແລະ ຍິ ນດີຕ້ອນຮັບທ່ານຜູ້ຟັງເຂົ້າສູ່ລາຍການສຽງເພງຈາກແດນໄກຂອງ VOA ໃນຄ່ຳຄືນວັນອາທິດມື້ນີ້ ເພງທຳອິດທີ່ຈະຫຼິ້ນໃຫ້ຟັງຕໍ່ໄປນີ້ ວັນນະສອນຂໍສະເໜີຜົນງານເພງໃໝ່ຂອງສອງສາວນ້ອຍສຽງຫວານ ສຽງໃ ສ ຈາກຄ້າຍເພງຢູນາ ຄືເຊຍຣິພອນ ສີປະເສີດ ແລະ ນ້ອງແທນ ທີ່ກຳລັງເປັນທີ່ໂດ່ງດັງຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໃນຂະນະນີ້ ທຳນອງເພງຄຸ້ນຫູແດ່ ເພາະອາດຈະມາຈາກເພງກຸຫຼາບສີແດງ 9,999 ດອກ ສ່ວນເພງກຸຫຼາບແດ ງແຫ່ງຄວາມຫຼັງນີ້ ແມ່ນການປະສົມປະສານລະຫວ່າງເພງລູກທົ່ງ ແລະ ລຳລາວ ຟັງແລ້ວໜ້າຮັກມ່ວນຊື່ນກັບນ້ຳສຽງໃສໆຂອງສາວນ້ອຍທັງສອງຄົນ ແລະ ກໍຂໍຝາກຜົນງານເພງຂອງສາວນ້ອຍທັງສອງໄວ້ກັ ບທ່ານຜູ້ຟັງດ້ວຍ ໃຫ້ຄອຍພາກັນສະໜັບສະໜູນໃຫ້ບັນດາສິນລະປິນລາວໄດ້ສ້າງຜົນງານເພງມ່ວນໆອອກມາໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຟັງກັນຕໍ່ໄປ ຂໍເຊີນໄປຟັງພ້ອມໆກັນເລີຍ

ນັກຊຶມຫົວໃຈອ້າງວ້າງ ກຸຫຼາບແດງຄວາມຫຼັງຝັງໃຈນ້ອງ ຝັງໃຈນ້ອງ ເພງຄລາສສິກອີກເພງໜຶ່ງຖືວ່າເປັນເພງອະມະຕະຂອງລາວ ວັນນະສອນຂໍຈັດໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ຮັບຟັງກັນ ຊຶ່ງເປັນເພງທີ່ທຸກໆທ່ານຊື່ ນຊອບ ແລະ ມັກຮັກເປັນທີ່ສຸດ ເພາະຟັງຍາມໃດກໍມ່ວນຊຶ້ງໃຈຍາມນັ້ນ ໂດຍສະເພາະທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ມີເບື້ອງຫຼັງ ມີອະດີດ ເປັນຜົນງານເພງຂອງອາຈານ ວໍລະເດດ ດິດທະວົງ ໃນບົດເພງ ມະຍຸຣີ
ມະຍຸຣີ

ແລະ ເພງທີ່ວັນນະສອນຈະຈັດກ່ອມທ່ານຜູ້ຟັງເຂົ້ານອນ ກໍແມ່ນເພງຈາກສຽງອ່ອນຂອງສາວເຖິງອະດີດແຟນ ທີ່ມີຊື່ວ່າ ຜູ້ສາວເກົ່າ ທີ່ຂັບຮ້ອງໂດຍ ໂອນີນາ ເພງນີ້ຄົງຈະເປັນທີ່ຖືກໃຈຂອງສາວທີ່ຍັງມີຄວາ ມຮູ້ສຶກທີ່ດີ ແລະ ຍັງຮັກແຟນເກົ່າຢູ່ ຈັ່ງໃດກໍດີ ກໍຂໍໃຫ້ໄດ້ພົບກັບຮັກໃໝ່ກັບຄົນທີ່ວ່າແມ່ນທີ່ສຸດ